ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ، سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش، خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش. ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.

تۆۋەندە شاباننىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن يىگىرمە بەشىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سىزلەرگە ئاڭلاتماقچى بولغان بۇ ھەپتىلىك سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئۆيدىكىلەر مېنى يۆگەپ قويۇشتى. بۇ چاغدا ئاللاھ تائالا مۇددەسسىر سۈرىسىدىن تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى نازىل قىلدى، ئەي ۋەھىي نازىل بولغان چاغدا كىيىمگە چۈمكىلىۋالغۇچى پەيغەمبەر، تۇر، ئىنسانلارنى ئاللاھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھلاندۇر، پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغلا، كىيىمىڭنى پاك تۇت، ئازابتىن، يەنى ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشلاردىن، يىراق بول. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ۋەھىي ئارقىمۇئارقا ئۈزۈلمەي نازىل بولدى. ئىسلامىي دەۋەت سەھىپىمىزدە ئابدۇراخمان غازىنىڭ ھەق بىلەن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش توغرىسىدا قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
قارايدىغان بولساق، پەلەستىندە جىھاد يەھۇدلارغا تاش ئېتىشتىن باشلىنىپ، ئاخىرى قوراللىق ھەرىكەتكە ئايلانغاندەك، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىمۇ كوممۇنىست كاپىرلارغا پالتا-پىچاق بىلەن ھۇجۇم قىلىشتىن باشلانغان بۇ جىھاد ئىنشائاللا ئۇزاق قالماي قوراللىق ھەرىكەتكە ئايلانغۇسى.

ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئالدىنقى سەپ زىيارىتى قىسمىدا مۇجاھىت بۇرادىرىمىز جۇندۇللا بىلەن بولغان سۆھبىتىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. شۇنىڭدەك بۇ بۇرادەر شۇنىڭ ئالدىغا كەلگەندە تۇرغان تۇرۇپ ئىنسان جەھەتتە سەل تەمتىرەك بولىدىغان، نەتىجە سوراپ ئويلىغان بۇرادەر. مەن مۇشۇنداق بالىلارغا دەۋەتنى قىلىدىكەنمەن، قېرىنداشلىق مېھرى-مۇھەببەتكە دەۋەت قىلىدىكەنمەن، مۇشۇ يەرگە كەلگەندە ئىككىمىز قالدۇق، كۆتە بولدى دەپ بۇرادىرىمىز يۈگرەپ كىرىپ كېتىپتۇ. ئۆزى كۆزى كۆرگەن ئۇ ياق-بۇ ياقلاردا بارلىقى ئۆزى كۆرگەن يۈگۈرۈپ ئۆتەپ كېتىدىغان گەپلەر شۇ يەردە. ئەسلىدە بىرسى تېگىپ كەتسە كېتىدۇ بۇرادەرلەر دەپ. لېكىن بىزنى قۇتقۇزۇش يولىدا ئۇ ئۆلۈم بىر لەززەت. ئەخلاق ۋە ئائىلە تەربىيەسى قىسمىدا مۇسۇلمانلارنىڭ ئەخلاقى ناملىق كىتاب ئوقۇپ بېرىلىدۇ. بۇ ھەقتە ئۇلارغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش ۋە ئىجتىمائىي ھاياتتا ئاددىي-ساددا ياشاپ ئۆتكەنلىكى، تەبلىغ ۋە دەۋەت ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش جەريانىدا تارتقان جاپا-مۇشەققەتلىرىنى، بۇ جاپا-مۇشەققەتكە قارىتا ئۇ زاتنىڭ سەۋر قىلىپ كەلگەنلىكىنى ھەر زامان ئۇلارغا سۆزلەپ بېرىشىمىز لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ساھابىي. جامائەت ئىچىدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىمىزدە مۇشۇ ھەپتىدە جامائىتىمىز ئىچىدە بولغان يېڭىلىقلاردىن بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ئىنشائاللا خەۋەردار قىلىمىز. ئاخىرىدا.

ئىبنى سەئەد ئابدۇللا ئىبنى ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن ۋەھىينىڭ ئۈزۈلۈپ قالغان ۋاقتىنىڭ پەقەت بىر قانچە كۈنلا داۋاملاشقانلىقىنى نەقىل قىلىدۇ. ھەر قايسى تەرەپلەرگە نەزەر سالغىنىمىزدىمۇ مۇشۇ قاراشنىڭ توغرا ھەم ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالالايمىز. ئەمما ۋەھىينىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى ئۈچ يىل ياكى ئىككى يېرىم يىل داۋاملاشقان دېگەن سۆزلەرنىڭ ھېچقانداق بىر دەلىل ئاساسى يوق. بىز بۇ يەردە ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىپمۇ ئولتۇرمايمىز. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋەھىي ئۈزۈلۈپ قالغان مەزگىللەردە قاتتىق بىئاراملىق ۋە غەم-ئەندىشە ھېس قىلاتتى. ئۇنى ھەر تەرەپتىن ھەيرانلىق ۋە قورقۇنچ باساتتى. ئىمام بۇخارىي كىتابۇت-تەئبىر دېگەن بابتا تۆۋەندىكىدەك رىۋايەت قىلغان. ۋەھىي بىر مەھەل ئۈزۈلۈپ قالدى. ئۇقۇشىمىزچە، بۇ چاغدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم قاتتىق تىت-تىت بولۇپ، نەچچە قېتىم تاغ چوققىسىدىن ئۆزىنى ئېتىپ ئۆلۈۋېلىش ئۈچۈن تاغنىڭ قىيا چوققىلىرىغا يېتىپ بارغان. بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام پەيدا بولۇپ، ئەي مۇھەممەد! سەن ئاللانىڭ بەرھەق پەيغەمبىرى! دەيتتى. شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ دىلى تەسكىن تېپىپ، كۆڭلى ئارامىغا چۈشەتتى-دە، يەنە قايتىپ كېلەتتى. ۋەھىي پات كەلمىگەنسېرى ئۇ يەنە قايغۇ-ئەلەمگە پېتىپ، ئالدىنقىدەك قارارغا كېلىپ، يولغا چىقاتتى. ھەتتا تاغ چوققىسىغا يېتىپ بارغاندا، جىبرىل ئەلەيھىسسالام يەنە پەيدا بولۇپ، ھېلىقى سۆزىنى تەكرارلايتتى. ۋەھىينىڭ قايتا ئەسلىگە كېلىشى. ئىبنى ھىجر مۇنداق دەيدۇ، ۋەھىينىڭ بىر قانچە كۈن ئۈزۈلۈپ قېلىشى پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدە ۋەھىي نازىل بولغان تۈپەيلى پەيدا بولغان قورقۇنچنى يوقىتىش ۋە ۋەھىينىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى سېغىندۇرۇش ئۈچۈن ئىدى. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئېڭىدىن تېڭىرقاش قارا تۇمانلىرى ئاستا-ئاستا زايىل بولۇپ، ھەقىقەت داغدام يوللىرى روشەن، ئېنىق كۆرۈنۈشكە باشلىۋىدى، ئۇ ئۆزىنىڭ تەڭداشسىز بۈيۈك ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى بولىدىغانلىقىنى ۋە ئۆزىگە ئاسمان خەۋىرىنى يەتكۈزىدىغان پەرىشتىنىڭ ۋەھىي ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى. رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ۋەھىينى سېغىنىشى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا مۇشۇ يولدا دۇچ كېلىدىغان قىيىنچىلىقلارغا قارىتا سابىت قەدەملىك تۇيغۇسى ۋە مۇستەھكەم ئىرادە تىكلىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭغا جىبرىل ئەلەيھىسسالام ئىككىنچى قېتىم ۋەھىي ئېلىپ كەلدى. ئىمام بۇخارى جابىر ئىبنى ئابدۇللاھ رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىپ، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ۋەھىي ئۈزۈلۈپ قالغانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى، بىر چاغدا مەن كوچىدا كېتىۋاتاتتىم. ئاسمان تەرەپتىن بىر ئاۋاز ئاڭلاندى. بېشىمنى شۇنداق كۆتۈرۈپ قارىسام، ھېلىقى ھىرا غارىدا كەلگەن پەرىشتە ھاۋا بوشلۇقىدا چوڭ بىر ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپتۇ. مەن ئۇنىڭدىن قاتتىق قورقۇپ يەرگە يىقىلدىم ۋە ئۆيگە قانداق كەلگەنلىكىمنى بىلمەيمەن. كېلىپلا، مېنى يۆگەپ قويۇڭلار، مېنى يۆگەپ قويۇڭلار، دېدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۆيدىكىلەر مېنى يۆگەپ قويۇشتى. بۇ چاغدا ئاللاھ تائالا مۇددەسسىر سۈرىسىدىن تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى نازىل قىلدى، ئەي ۋەھىي نازىل بولغان چاغدا كىيىمگە چۈمكىلىۋالغۇچى پەيغەمبەر، تۇر، ئىنسانلارنى ئاللاھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھلاندۇر، پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغلا، كىيىمىڭنى پاك تۇت، ئازابتىن، يەنى ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشلاردىن، يىراق بول. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ۋەھىي ئارقىمۇئارقا ئۈزۈلمەي نازىل بولۇشقا باشلىدى. ۋەھىي تۈرلىرى ھەققىدە چۈشەنچە بىز مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ پەيغەمبەرلىك ۋە ئەلچىلىك ھاياتىنىڭ تەپسىلاتىغا تۇتۇش قىلىشتىن ئاۋۋال ئاشۇ پەيغەمبەرلىكنىڭ مەنبىيى ۋە ئىسلام دەۋىتىنىڭ ئەسلى خېمىرتۇرۇچى بولغان ۋەھىينىڭ تۈرلىرىنى تونۇۋېلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ئىبنى قەييۇم ۋەھىي تۈرلىرىنى دەرىجىگە ئايرىپ مۇنداق دېگەن، بىرىنچى، راست چۈش، بۇ پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ۋەھىينىڭ باشلىنىشى بولغانىدى. ئىككىنچى، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم تۆۋەندىكى ھەدىستە. جىبرىل ئەلەيھىسسالام مېنىڭ قەلبىمگە ھەرقانداق بىر نەپسى جان ئىگىسى ئۆز رىزقىنى يەپ بولمىغۇچە ھەرگىز ئۆلمەيدىغانلىقىنى ئىلقا قىلدى، شۇڭا سىلەر تەقۋادارلىقنى لازىم تۇتۇڭلار، رىزقى تەلەپ قىلىشتا توغرا يول تاللاڭلار، رىزقىنىڭ كېچىكىپ كېلىشى ئاللاھقا ئاسىيلىق قىلىپ رىزق ئىزلەشكە ئېلىپ بارمىسۇن. ئاللاھنىڭ نازۇنېمەتلىرىگە پەقەت ئاللاھقا ئىتائەت قىلىش بىلەنلا ئېرىشكىلى بولىدۇ. دېگىنىگە ئوخشاش، رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قەلبىگە پەرىشتىنىڭ ۋەھىينى ئىلقا قىلىشىدۇر. ئەمما رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇ پەرىشتىنى كۆزى بىلەن كۆرمەيتتى. ئۈچىنچى، پەرىشتە پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ئادەم سۈرىتىدە كېلىپ، يۈز تۇرانە سۆزلەيتتى. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئەستە قالدۇرۇۋالاتتى، بۇنداق چاغدا ئۇنى ساھابىلەرمۇ كۆرەلەيتتى. تۆتىنچى، بەزىدە ۋەھىي قوڭغۇراق ئاۋازىدەك جاراڭلاپ كېلەتتى. بۇ خىلدىكى ۋەھىينىڭ بېسىمى پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە نىسبەتەن ئەڭ ئېغىر بولۇپ، ۋەھىي پەرىشتىسى ئاشۇ ئاۋاز بىلەن بىرگە كېلەتتى، ھەتتا قەھرىتان سوغۇق كۈنلەردىمۇ رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ پېشانىلىرىدىن چاپ-چاپ تەرلەر ئېقىپ چۈشەتتى. ناۋادا رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇلاغ ئۈستىدە بولسا، ئۇلاغ تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ قالاتتى. بىر قېتىم رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە مۇشۇ تەرىقىدە ۋەھىي نازىل بولغانىدى. بۇ چاغدا رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم پۇتىنى زەيد ئىبنى سابىتنىڭ پۇتىغا قويۇپ ئولتۇرۇقىدى. شۇ ئان رەسۇلۇللاھ ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ پۇتى قاتتىق ئېغىر بېسىپ، زەيدنىڭ پۇتىنى سۇندۇرۇۋەتكىلى تاسلا قالدى. بەشىنچى، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋەھىي بىلەن نازىل بولغان ھېلىقى پەرىشتىنى ئەسلى قىياپىتىدە كۆرەتتى. پەرىشتە ئۇنىڭغا ئاللاھ خالىغان ۋەھىيلەرنى يەتكۈزەتتى. بۇ خىلدىكى ۋەھىي سۈرە نەجمدە زىكىر قىلىنغىنىدەك جەمئىي ئىككى قېتىم مۇيەسسەر بولغان. ئالتىنچى، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مىئراجغا چىققاندا يەتتىنچى ئاسماندا ئاللاھ بىۋاسىتە ئۇنىڭغا ناماز ۋە باشقا ئەمەللەرنى پەرز قىلىپ نازىل قىلغان ۋەھىيسىدۇر. يەتتىنچى، ئاللاھنىڭ پەيغەمبەرلەرگە پەرىشتىنى ۋاسىتە قىلماستىن مۇسا ئەلەيھىسسالامغا سۆزلىگەندەك بىۋاسىتە سۆز قىلىشى. بۇ خىل مەرتىۋە مۇسا ئەلەيھىسسالامغا مۇيەسسەر بولغانلىقى، قۇرئانى كەرىمدە نەقىل قىلىنغان، ئەمما پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ بۇ مەرتىۋىگە مۇشەررەپ بولغانلىقى ئىسرا ھەدىسى بىلەن سابىتتۇر. يەنە بەزى ئالىملار ۋەھىينىڭ سەككىزىنچى بىر خىلى بار، ئۇ بولسىمۇ ئاللاھنىڭ پەيغەمبەرلەرگە ھىجابسىز ھالدا يۈزمۇ يۈز ۋەھىي قىلىشىدۇر دېيىشتى. بۇ ئەھلى سەلەف ئۆلىمالار بىلەن ئەھلى خەلەف ئارىسىدىكى ئىختىلاپلىق مەسىلىدۇر. ئەلھەمدۇلىللاھ، ۋەھىينىڭ بىرىنچى ۋە سەككىزىنچى مەرتىۋىسىنى ئازراق قىسقارتىپ نەقىل قىلىش بىلەن ۋەھىي تۈرلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى ئاياغلاشتى. ئىلاھىي چاقىرىق ۋە ئۇنىڭ ماددىلىرى. پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاللاھ تائالادىن، ئى، ۋەھىي نازىل بولغان چاغدا كىيىمىگە چۈمكىلىۋالغۇچى پەيغەمبەر، تۇر، ئىنسانلارنى ئاللاھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھلاندۇر، پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغلا، كىيىمىڭنى پاك تۇت، ئازابتىن، يەنى ئازابقا دۇچار قىلىدىغان ئىشلاردىن، يىراق بول، كۆپ ئېلىش نىيىتىدە بەرمە، يەنى كىشىگە بىرەر نەرسە سوۋغا قىلساڭ، ئۇنىڭدىن كۆپرەك ئېلىشنى تەما قىلما. پەرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن قەۋمىڭدىن يەتكەن ئەزىيەتلەرگە سەۋر قىل، دېگەن مەزمۇندا بىر نەچچە ئىلاھىي چاقىرىقلارنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇ چاقىرىقلار گەرچە قارىماققا ئاددىي، يۈزەكىدەك تۇيۇلسىمۇ، ئىنچىكىلەپ تەھلىل قىلغاندا مەنىسى چوڭقۇر، نىشانى ئېنىق، تەسىرچانلىقى كۈچلۈك، رېئال ئەمەلىيەتچانلىققا ئىگە، دانا بۇيرۇقلاردۇر. بىرىنچى، ئاگاھلاندۇرۇش. بۇنىڭدىن مەقسەت ھاياتلىق ئالىمىدىكى ھەر قانداق بىر شەخسنى ئاللاھ رازى بولمايدىغان يولدا مېڭىۋېرىشنىڭ يامان ئاقىۋىتىدىن ئاگاھلاندۇرۇپ، ئۇنىڭ قەلب تارلىرىنى قورقۇنچ ۋە ئەيمىنىش پەردىلىرى بىلەن تەسىرلىك رەۋىشتە چېكىپ قويۇشتىن ئىبارەت. ئىككىنچى، پەرۋەردىگارنى ئۇلۇغلاش. بۇنىڭدىن مەقسەت يەر يۈزىدە ئاللاھنىڭ ئەزىمىتى ۋە كاتتا شانى-شەۋكىتىدىن باشقا ھەرقانداق بىر ھاكاۋۇر ياۋۇز كۈچنى ئېتىراپ قىلماسلىق ۋە جىمى ئۇلۇغلۇق، بۈيۈكلۈك ئاللاھقىلا مەنسۇپ دېگەن ئەقىدىنى تۇرغۇزۇش. ئۈچىنچى، كىيىمنى پاك تۇتۇش ۋە ئازابقا دۇچار قىلىدىغان ئىشلارنى تاشلاش. بۇنىڭدىن مەقسەت ئىنسان. ئىچى ۋە تېشىنى ئۈزۈل-كېسىل پاكلاش، ئاللاھنىڭ رەھمىتىنىڭ سايىسى ۋە ھىدايىتىنىڭ نۇرى ئاستىدا ياشىغان ئىكەن، مۇمكىن قەدەر بارلىق سەلبىي ئىشلاردىن ۋە ئادەمنىڭ روھىغا داغ كەلتۈرىدىغان ئىشلاردىن ئۆزىنى تارتىش، شۇنداق قىلغاندىلا ئاندىن ئىنسانىيەت جەمئىيىتىدىكى ئەڭ ياخشى ئۈلگە بولغىلى بولىدۇ. بۇ چاغدا ساغلام قەلب ئىگىلىرى ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇشىدۇ. گۇمران رەزگى دىللارمۇ ئۇنىڭ ھەيۋىتىنى ۋە ئالىيجاناب پەزىلىتىنى ھېس قىلالايدۇ. نەتىجىدە پۈتۈن دۇنيا ئىختىيارىي ياكى مەجبۇرىي ھالدا ئۇنىڭ رەھبەرلىكى ئاستىغا

قېرىنداشلار، بۇ يىل يەنى ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى كىرگەندىن بۇيان، ئەلھەمدۇلىللا، ئىسلام دىيارلىرىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت، شەھەرلىرىدىن مۇسۇلمانلارنى خوش قىلىدىغان خەۋەرلەر ئارقا-ئارقىدىن تاراشقا باشلىدى. مانا يېقىندا تۇرپان لۈكچۈندە بارلىققا كەلگەن جىھادىي ھەرىكەت ئەنە شۇ كاتتا خوش خەۋەرلەرنىڭ بىرى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن شۇ قېتىملىق جىھادىي ھەرىكەتكە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا خوتەن، ئۈرۈمچى، ئاقسۇ قاتارلىق رايونلاردا ئېلىپ بېرىلغان جىھادىي ھەرىكەتلەرگە قاتناشقان ۋە ئۇنىڭغا ھەر قايسى جەھەتتىن يېقىندىن ياردەمدە بولغان قېرىنداشلارغا بىز بارلىق مۇجاھىدلاردىن ئاللاھنىڭ سالامى بولسۇن. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرەكاتۇھ. ئاللاھ تائالادىن بۇ يىلنى مۇسۇلمانلارنىڭ غەلىبە يىلى قىلىپ بېرىشىنى سورايمىز.

يەنى، جىھادتا ساباتلىق بولۇش، شەھىت بولغانغا قەدەر دادىللىق بىلەن جەڭ قىلىش توغرىلىق ئاللاغا بەرگەن ئەھدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۇلارنىڭ بەزىسى، ئۇلارنىڭ بەزىسى شۇ ئۆزىنىڭ ئاللاغا بەرگەن ئەھدىسىگە ۋاپا قىلىپ شەھىتلىككە ئېرىشتى. بەزىسى شۇنداق شەھىت بولۇشنى كۈتمەكتە. ئۇلار شۇ ئاللاغا بەرگەن ئەھدىسىنى ھېچ ئۆزگەرتكىنى يوق. مانا يۇقارقى جىھادى ئەمەلىيەتكە قاتناشقان قېرىنداشلار ئاللاھ سوبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە سۈپەتلىگەن رىجاللار يەنى ئەركەكلەردۇر. مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەركەكلەردۇر. بىز شۇنداق تەستىق قىلىمىزكى، ئۇلار ھەقىقەتەن ئاللاھ تائالاغا بەرگەن ئەھدىسىنى ئورۇندىدى. ئاللاھ ئۇلاردىن رازى بولسۇن. قېرىنداشلار! ئىنسانىيەت پەيدا بولغاندىن تارتىپ تاكى ھازىرغىچە ئىسلام بىلەن كۈفرى، ھەق بىلەن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەش ھېچ توختىغىنى يوق. ھەم بۇ دەۋر قىيامەتكىچە داۋام قىلىدۇ. مۇسۇلمانلار بىلەن يەھۇدىي، ناسارا، كوممۇنىست ياكى مۇرتەدلەر ئوتتۇرىسىدىكى جەڭ قانداقتۇر نوقۇل ھالەتتىكى ۋەتەن، مىللەتنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن ياكى پادىشاھلىق تالىشىش كۈرىشى بولماستىن، بەلكى ئېنىقكى بۇ ھەق بىلەن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى ئەقىدە كۈرىشى. شۇڭا ئىمان داۋاسى قىلغان كىشى بۇ ئەقىدە كۈرىشىنىڭ سىرتىدا قالماسلىقى كېرەك. ھە؟ بۇ ئەقىدە كۈرىشىنىڭ سىرتىدا قالماسلىقى كېرەك. بۇ ئەقىدە كۈرىشىنى پەيغەمبەرلەر سەركىسى رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسەللەم قىلدى. ئاتا-ئانىسى شۇ رەسۇلۇللاھقا پىدا بولغان پەيغەمبەرلەردىن قالسىلا، زېمىندىكى ئەڭ ئۇلۇغ ئىنسانلار، يەنى ساھابە كىراملار داۋاملاشتۇردى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇلارغا ئەگەشكەنلەر تاكى ھازىرغىچە داۋام قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. ھەم ھەدىسلەرنىڭ روھى بويىچە بۇ ئەقىدە كۈرىشى دەۋر قىيامەتكىچە توختاپ قالمايدۇ. مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن رەسۇلۇللاھنىڭ مۇبارەك يۈزلىرىدىن قانلار ئاقتى، تەۋەررۈك چىشلىرى چۈشۈپ كەتتى، ئەڭ يېقىن كىشىلىرىدىنمۇ ئايرىلىپ قالدى. مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن ساھابىلەر، تابىئىنلار ۋە تەبەئى تابىئىنلار زېمىننىڭ مەشرىق ۋە مەغرىبلىرىگە دەپنە قىلىندى. مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن ئاتا بالا ئوتتۇرىسىدا قانلىق جەڭلەر بولۇپ ئۆتتى. مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن ئەر ئاياللار جۇدا بولدى. مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن ئاياللار تۇل، بالىلار يېتىم قالدى. يەنە مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن ئاتا ئانا، ئايال پەرزەنت، ئۇرۇق تۇغقان، يۇرت ماكان ۋە مال ۋارانلار تەرك ئېتىلىپ، ئاللاھ يولىدا ئاتلار چاپتۇرۇلدى، قىلىچلار ئوينىتىلدى. بىز ھەم مانا مۇشۇ ئەقىدە كۈرىشى ئۈچۈن ھەممىدىن ۋاز كېچىپ، ئاللاھنىڭ جامالىغا تەلپۈنگەن ھالدا ئىلگىرىكىلەردىن مىراس قالغان بۇ كۈرەشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز، يەنى بۇ ئەقىدە كۈرىشىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. دېمەك، ھەق بىلەن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى بۇ ئەقىدە كۈرىشى زېمىن ئۆزىنىڭ ئوربىتىسىدىلا چۆرگىلەيدىكەن، ھەرگىز توختاپ قالمايدۇ. ھەرگىز توختاپ قالمايدۇ.

ئۇلارنىڭ ساقچىخانا ۋە ھۆكۈمەت بىناسىغا بېسىپ كىرگەنلىكىنىڭ ئۆزىلا ئۇلارنىڭ جىسمانەن ۋە ئىمانەن غەلىبە قىلغانلىقىنىڭ ئېنىق ئىسپاتى. گەرچە قىسمەن شېھىتلەرنى بەرگەن بولسىمۇ. ئەمما ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان قېرىنداشلار خىتاي كوممۇنىست كاپىرلىرى تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان كۈندىن ئېتىبارەن، شۇ زېمىندىكى ھەر بىر بالاغەتكە يەتكەن ئەر، ئايال مۇسۇلمانلارغا ئۇ تاجاۋۇزچىلارغا قارشى جىھاد قىلىش پەرز ئەين بولۇپ يۈكلەنگەن. ئۇلارنىڭ، ھە، شۇ زېمىندىكى مۇسۇلمانلارنىڭ مەيلى تاش-كېسەك، پالتا-پىچاق بىلەن، مەيلى كالتەك-توقماق، ئارا-كەتمەن بىلەن، مەيلى ھەر خىل زەھەرلەر بىلەن، شۇنداقلا ئىمكانىيەت بولسا ھەر خىل پارتلىتىش ماددىلىرى ۋە ئېغىر ياكى يېنىك تىپلىق قوراللار بىلەن شۇ كاپىر باسقۇنچىلارغا قارشى جىھاد قىلىشى ئىسلام شەرىئىتىدە ئورنى بار ئىش. ھە، ئىسلام شەرىئىتىدە ئورنى بار ئىش. قارايدىغان بولساق، پەلەستىندە جىھاد يەھۇدلارغا تاش ئېتىشتىن باشلىنىپ، ئاخىرى قوراللىق ھەرىكەتكە ئايلانغاندەك، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىمۇ،

دېگەندەك مۇسۇلمانلارنىڭ ئاللاھ بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈپ تاشلايدىغان بۇنداق ئۇششاق سۆزلەرگە قۇلاق سالماسلىقى لازىم. ياردەمنى پەقەت ۋە پەقەت ئاللاھتىنلا كۈتۈشىمىز، بارلىق ئىشلاردا ئاللاھقا يۈزلىنىشىمىز لازىم. مانا بۇ دىننىڭ تەقەززاسى. دىننىڭ تەقەززاسى. چۈنكى ياردەم، غەلىبە، نۇسرەت پەقەت ئاللاھ تەرىپىدىن. ھە، پەقەت ئاللاھ تەرىپىدىن. بۇ قېتىم قېرىنداشلارنىڭكى جىھادىي ئەمەلىيىتىنىڭ غەلىبىلىك بولۇشىمۇ، يەنىلا بۇ قانداقتۇر قېرىنداشلارنىڭكى ماھارىتىنىڭ ئۈستۈن كەلگەنلىكى، بەزى بىر تېخنىكا سەۋىيەلىرىنىڭ يۇقىرى بولغانلىقىدىن ئەمەس ۋە ئۇلارنىڭ جاسارىتى تەرىپىدىنلا ئەمەس، شۇ قېرىنداشلىرىمىزغا ئاللا سوبھانە تائالا تەرىپىدىن بېرىلگەن بىر قېتىملىق نۇسرەت، ئاللانىڭ ياردىمى. چۈنكى ئاللا سوبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، غەلىبە پەقەت ئاللا تەرىپىدىنلا.

تۇرپان لۈكچۈندىكى قېرىنداشلار ئېلىپ بارغان دۈشمەننىڭ سېپىگە، دۈشمەن ئورۇنلىرىغا بۆسۈپ كىرىپ كېتىشى شەرىئەتتە ئىنغىماس دېيىلىدۇ. ئىنغىماس دېيىلىدۇ. يەنى ئىنغىماس دۈشمەننىڭ سېپىگە بۆسۈپ كىرىش، دۈشمەن سېپىگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىش ئىنغىماس دېيىلىدۇ. ئەبۇ ئىمران رىۋايەت قىلىپ شۇنداق دەيدۇ، قۇستانتىيەدە مۇسۇلمانلارنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى دۈشمەننىڭ سېپىگە ئۆزىنى ئېتىپ بۆسۈپ كىرىپ كەتتى. بىزنىڭ ئارىمىزدا ئەبۇ ئەييۇبۇل ئەنسارى دېگەن ساھابە بار ئىدى. بەزى كىشىلەر دۈشمەننىڭ سېپىگە ئۆزىنى ئاتقان كىشى ئۆزىنى ھالاكەتكە تاشلىدى، دېيىشتى. شۇڭا بۇ چاغدا ئەبۇ ئەييۇب ئەل-ئەنسارى ئۇلارغا، بىز بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئوبدان بىلىمىز. بۇ ئايەت بىز توغرىلىق چۈشكەن، دېدى. يەنى قايسى ئايەت دېسە، ۋەلە تۇلقۇ بىئەيدىكۇم ئىلەت تەھلۇكە، سىلەر ئۆزۈڭلارنى ھالاكەتكە تاشلىماڭلار، دېگەن مۇشۇ ئايەتنى كۆزدە تۇتۇپ تۇرۇپ ئەبۇ ئەييۇب ئەل-ئەنسارى، بۇ ئايەت بىز توغرىلىق چۈشكەن. بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەمراھ بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن نۇرغۇن جەڭلەرگە قاتناشتۇق، ئۇنىڭغا ياردەم قىلدۇق. ئىسلام غەلىبە قىلغان ۋاقتىدا بىز ئەنسارلار بىلەن بىر يەرگە يىغىلىپ، ئاللا تائالا بىزنى پەيغەمبەرنىڭ ساھابىلىرىدىن قىلدى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلىپ بىزگە كۆپ مەرھەمەتلەرنى قىلدى. ئەمدى ئىسلام كېڭىيىپ، مۇسۇلمانلار كۆپەيدى. بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى ئاياللىرىمىز، بالىلىرىمىز، مال-مۈلكىمىزدىن ئۈستۈن كۆردۇق. ئۇرۇشمۇ توختىدى. ئەمدى بىز خوتۇن-بالا-چاقىلىرىمىزنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش بىلەن شۇغۇللانساق، تىجارەت قىلىپ ماللىرىمىزنى كۆپەيتسەك دېيىشتۇق دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا ۋە ئەنفىقۇ فى سەبىلىللا ۋە لە تۇلقۇ بى ئەيدىكۇم ئىلەت تەھلۇكە دېگەن بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى دەيدۇ. يەنى ئاللانىڭ يولىدا پۇل مال سەرپ قىلىڭلار، ئۆزۈڭلارنى ھالاكەتكە تاشلىماڭلار دەپ. دېمەككى بۇ ئايەت ئاللانىڭ يولىدا جىھاد قىلىشنى تاشلاپ، خوتۇن بالا چاقىلار بىلەن ۋە ماللار بىلەن بولۇپ كەتمەسلىك ھەققىدە چۈشكەن ئايەت. دېمەك مانا مۇشۇ ھەدىستە مۇسۇلمانلار دۈشمەنلەر بىلەن يۈزمۇ يۈز ئۇچراشقان ۋاقتىدا بىر مۇسۇلماننىڭ ئۇلارنىڭ سېپىگە بۆسۈپ كىرىپ كەتكەنلىكى يەنى ئىنغىماس ھە بۆسۈپ كىرىپ كەتكەنلىكى زىكىر قىلىنىۋاتىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا ئەنەس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە مۇشرىكلار پەيغەمبەر سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئەتراپىنى قورشىۋالدى پەيغەمبەر سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىدا ئەنسارلاردىن يەتتە كىشى قۇرەيشتىن ئىككى كىشى بار ئىدى پەيغەمبەر سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاشۇ بىزنى ئورىۋالغان مۇشرىكلارنى كىمكى بىزدىن يىراق قىلىدىكەن ئۇ جەننەتتە مەن بىلەن بىرگە بولىدۇ دېدى مەن بىلەن بىرگە بولىدۇ دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئەنسارلاردىن بىر كىشى بۇ مۇشرىكلارنىڭ سېپىگە ھۇجۇم قىلدى، ھۇجۇمغا كىرىپ كەتتى، ھەتتا ئۆلتۈرۈلگىچە ئۇرۇش قىلدى. يەنە مۇشرىكلار ئوراپ كېلىشكە باشلىدى. شۇڭا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يۇقىرىقى سۆزنى تەكرارلىدى، ئاشۇ مۇشرىكلارنى كىمكى بىزدىن يىراق قىلسا، ئۇ جەننەتتە مەن بىلەن بىرگە بولىدۇ دېدى. شۇنداق قىلىپ ئەنسارلار بىردىن-بىردىن مۇشرىكلارغا قارىتا ھۇجۇم قىلىپ، مۇشرىكلارنىڭ سېپىگە كىرىپ كېتىپ، ھەتتا يەتتىلىسى شەھىد بولدى. شۇڭا پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھىۋ سەللەم دېدىكى، بىز ھەمراھلىرىمىزغا ئىنسابلىق بولالمىدۇق دېدى. ئەبۇ ئىسھاقتىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە بىر كىشى پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھىۋ سەللەمنىڭ يېنىغا كېلىپ، خەۋەر بەرسەڭچۇ، ئەگەر مەن ئىسلام كەلتۈرسەم مەن ئۈچۈن ياخشى بولامدا دېدى. پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھىۋ سەللەم شۇنداق دېگەندىكىن ئۇ كىشى، ئەشھادۇ ئەن لا ئىلاھە ئىللاللا ۋە ئەننە مۇھەممەدەن رەسۇلۇللا دەپ شاھادەت كەلىمىسىنى ئېيتتى. ئانىڭدىن كېيىن دېدىكى، يا رەسۇلىللا، خەۋەر بەرسەڭچۇ، ئەگەر مەن بىر قەۋمنىڭ ئىچىگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىپ كەتسەم، ئاندىن ئۆلتۈرۈلسەم، ھەتتاكى ئۆلتۈرۈلگۈچە ئۇرۇش قىلسام، بۇ مەن ئۈچۈن ياخشىمۇ؟ ۋاھالەنكى مەن بىر ئاللاھتىن باشقا ھېچ ئىلاھنىڭ يوقلۇقىنى ۋە سېنىڭ ئاللاھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىڭنى ئېتىراپ قىلىشتىن باشقا ھېچ ئىش قىلغان يېرىم يوق ناماز ئوقۇمىدىم. دېگەندىكىن پەيغەمبەر سەللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسەللەم شۇنداق دېدى. يەنى، سېنىڭ، سېنىڭ، شۇ كەلىمە شاھادەتنى ئېيتقاندىن كېيىنلام، ئېيتقاندىن كېيىن دۈشمەنلەرنىڭ سېپىگە ھۇجۇم قىلىپ كىرىپ كېتىشىڭ سەن ئۈچۈن ياخشى، دەپ ئۇنى تەستىقلىدى. ئانىڭدىن كېيىن ئۇ كىشى ھۇجۇم قىلىپ دۈشمەن سېپىگە كىرىپ كەتتى، جەڭ قىلدى ۋە ئاخىرى ئۆلتۈرۈلدى. ئاندىن پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋەسسالام بۇ كىشى ھەققىدە، ئاز ئەمەل قىلغان، ئەجرىنى كۆپ ئالغان كىشى بولدى، دېدى. ئۇنىڭدىن باشقا بىر كىشى بارا ئىبنى ئازىبتىن مۇنداق سورىغان، ئەگەر مەن دۈشمەنگە يالغۇز ئېتىلىپ كىرسەم، ئاندىن ئۇلار مېنى ئۆلتۈرۈۋەتسە، مەن ئۆزۈمنى ھالاكەتكە تاشلىغان بولامدىم؟ بارا ئىبنى ئازىب ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ، ياق، چۈنكى ئاللا تائالا پەيغەمبىرىگە مۇنداق دېگەن، دەپ، مۇنۇ ئايەتنى تىلاۋەت قىلغان، ئەستەئىزۇبىللا، فَقَاتِل فى سەبىلىللا، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ئەي مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام، ئاللانىڭ يولىدا جىھاد قىلىڭ! ئۆزىڭىز يالغۇز بولسىڭىزمۇ جىھاد قىلىڭ. سىزگە غەلىبە ۋەدە قىلىنغان. جىھادتىن قېپ قالغانلارغا ئەھمىيەت بېرىپ كەتمەڭ، يەنى مۇناپىقلارغا ئەھمىيەت بېرىپ كەتمەڭ. سىز پەقەت ئۆزىڭىزگىلا جاۋابكارسىز. دېمەكچى، مانا مۇشۇ يۇقارقى ئايەت ھەدىسلەردىن بىز ئىنغىماسنىڭ، يەنى دۈشمەننىڭ سېپىگە شۇڭغۇپ كىرىپ كېتىش، ھۇجۇم قىلىپ كىرىپ كېتىشنىڭكى شەرىئەتتە تامامەن دۇرۇس ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالالايمىز. شۇڭا بۇ قېتىمقى ئەمەلىيەتكە قاتناشقان قېرىنداشلارنىڭكى شۇ تاجاۋۇزچى كوممۇنىست كاپىرلارنىڭكى سېپىگە بۆسۈپ كىرىپ كەتكەنلىكى تامامەن شەرىئەتتە ماختىلىغان ئىش ماختىلىغان ئىش بۇ ئىنغىماس يەنى دۈشمەن سېپىگە ھۇجۇم قىپ كىرىپ كېتىش قانداقتۇر ئۆزىنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ بەرگەنلىك ياكى بەزىلەر ئېيتقاندەك تۇخۇمنى تاشقا ئۇرغانلىق بولماستىن بەلكى ئاللاھ ۋە مۆمىنلەر ئالدىدا ئۆزىنىڭ ئېيتقان ئىمانى راستچىل ئىكەنلىكىنى ئاللاھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە سادىق ئىكەنلىكىنى ئۆزىنىڭ قېنى بىلەن ئەمەلىي سۈرەتتە ئىسپاتلىغانلىق خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرى مۇشۇ قېتىمقى جىھادىي ئەمەلىيەتنى بىر قېتىملىق ئېغىر تېررورلۇق زوراۋانلىق ۋەقەسى دەپ سۈپەتلىدى. شۇنداق، بۇ بىر قېتىملىق دىن دۈشمەنلىرىنى ئېغىر ۋەھىمىگە سېلىش، قورقۇتۇش ۋەقەسى. شېھىت ئابدۇللا ئەززام شۇنداق بىر سۆزنى قىلغان، نەھنۇ ئىرھابىييۇن، بىز تېررورچىلار، ئاللاھنىڭ دۈشمەنلىرىنى قورقۇتۇپ ياشايدىغان، ئۇلارنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ سېلىپ تۇرۇپ ياشايدىغان چۈنكى تېررورچى بولۇش مۇسۇلمانلارنىڭ ھەددىدىن ئاشقان كاپىرلارنى قورقۇتۇپ ياشىشى ئاللاھنىڭ دىنىدا پەرز.

سىلەر شۇ ئارقىلىق ئاللاھنىڭ دۈشمەنلىرىنى قورقۇتىسىلەر ۋە ئۆزاڭلارنىڭ دۈشمىنىنى قورقۇتىسىلەر ۋە ئۇلاردىن باشقا سىلەر بىلمەيدىغان ئاللاھ بىلىدىغان دۈشمەنلەرنى قورقۇتىسىلەر دېدى. شۇڭا بىز كاپىرلارغا ئاچچىق ۋە ئەلەملىك قىلىپ شۇنداق ئېيتىمىزكى، مۇسۇلمانلارنىڭ ھەددىدىن ئاشقان كاپىرلارنى قورقۇتۇپ ياشىشى، ئۇلارنى ۋەھىمىگە سېلىپ ياشىشى دىنىمىزدە ھەقىقەتەن ماختىلىدىغان ئىش. بىز يەنە شۇنى ئەسكەرتىپ ئۆتىمىزكى، ئەگەر ئاللاھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ياخشى كۆرۈش، بەندە ئالدىدا ھۆر، ئاللاھ ئالدىدا قۇل بولۇش، ھەقنىڭ جاكارچىسى بولۇش، شۇنداقلا كۈپرنىڭ ھەيۋىسىنى يەرگە ئۇرۇش ئۈچۈن ئاللاھ يولىدا جىھاد قىلىش كاپىرلار دەۋا قىلىۋاتقاندەك تېررورلۇق بولىدىغان بولسا ۋە ئاللاھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى تەرىپىدىن بۇيرۇلغان بۇ بۈيۈك ئىشلارنى بېجىرگەنلەر تېررورچى بولىدىغان بولسا، بىز ئاللاھتىن شۇنداق سورايمىزكى، ئېي ئاللاھ! بىزنى دائىما تېررورلۇق ئەمەللەرنى قىلىشقا نېسىپ قىلغىن. ئېي ئاللا، بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەت تېررورچىلار بىلەن بىرگە قىلغىن. ئېي ئاللا، مەھشەر كۈنى بىزنى تېررورچىلارنىڭ قاتارىدا قوپارغىن. مانا بىز مۇشۇنداق دۇئا قىلىمىز. قاچانكى مۇسۇلمانلار، مۇسۇلمانلار كافىرلارنى قورقۇتۇپ ياشاشتىن ئىبارەت بۇ ھالەتنى يوقىتىپ، كافىرلاردىن قورقۇپ ياشىغان ۋاقتىدا مۇسۇلمانلار خار-زەبۇنلۇققا مەھكۇم بولغان. خار-زەبۇنلۇققا مەھكۇم بولغان. ئەبۇ ھۈرەيرە شۇنداق دەيدۇ، مەن پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭكى سەۋبانغا مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان، سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر بىر لوقما تائامغا ئولاشقاندەك ئولىشىپ كېلىدۇ. شۇ كۈنلەردە سانىمىزنىڭ ئازلاپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بولامدۇ؟ دېيىلگەندە پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەم، بەلكى شۇ كۈنلەردە سىلەرنىڭ سانىڭلار كۆپ، بىراق سەلدىكى كۆپۈككە ئوخشاپ قالىسىلەر. ئاللا دۈشمەنلىرىڭلارنى سىلەردىن ھېچ قورقماس قىلىۋېتىدۇ. دىللىرىڭلارغا بوشاڭلىقنى تاشلايدۇ، يەنى ۋەھننى تاشلايدۇ دېدى. شۇڭا ساھابىلەر، بۇ ۋەھن دېگەن نېمە؟ يەنى بوشاڭلىق دېگەن نېمە؟ دېگەندە، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋە سەللەم، بوشاڭلىق دېگەن، ھۆببۇد دۇنيا ۋە كاراھىيەتۇل مەۋت، يەنى بەزى بىر رىۋايەتتە، ھۆببۇكۇمۇد دۇنيا ۋە كاراھىيەتۇكۇمۇل قىتال دېگەن. يەنى، دۇنيانى ياخشى كۆرۈش، ئۆلۈمنى يامان كۆرۈش. يەنە بىر رىۋايەتتە، دۇنيانى ياخشى كۆرۈشۈڭلار ۋە سىلەرنىڭ قىتال،

بىر ئايلىق مۇساپىدىن دۈشمەنلىرىمنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ سېلىنىش بىلەن ماڭا نۇسرەت بېرىلدى دەۋاتسا، ۋاھالەنكى ھازىر نېمە ئۈچۈن شۇ بىر لوقما تائامغا ئولاشقاندەك كاپىرلار ئولىشىپ كېلىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن دۈشمەنلىرىمىز بىزدىن قورقماس بولاپ كېتىدۇ؟ دېمەكچى، بىزنىڭ ئاللا سۇبھانەتائالاغا لايىق بەندىلەردىن بولالمىغانلىقىمىز. كاپىرلارنى قورقۇتۇپ ياشايدىغان، قورقۇتۇپ ياشايدىغان شۇ ھالەتتىن كاپىرلاردىن قورقۇپ ياشايدىغان مۇسۇلمانلار خارلىق كۈنگە كەپ قالغانلىقىمىزنىڭ ئالامىتى بۇ. بۇ يەردىكى نۇسرتى بىررۇئبى بەزى رىۋايەتلەردە ئەبۇ ئۇمامنىڭ رىۋايەتىدە شەھرەن ئامامى ۋە شەھرەن خەلفى deb kelgan. Ya'ni oldin oldi tarafimdan bir oylik masofa, keyin orqa tarafimdan bir oylik masofa deb kelgan. بۇ قانداقتۇر پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمگىلا خاس بوپ قالماستىن، ئومۇمىي ئۈممىتى مۇھەممەدىيەگە ئام. شۇڭا بىز بۇ خىل ھالەتلەرنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن چوقۇم ئاللاھنىڭ دۈشمەنلىرىنى قورقۇتۇپ ياشايدىغان، ئۇلارنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ سېلىپ تۇرۇپ ياشايدىغان بىر ھالەتنى ئۆزىمىز تېزدىن شەكىللەندۈرۈشىمىز كېرەك. خەلقىمىز شۇنداق بىر كۈنلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن، شۇنداق بىر كۈنلەردە ھەم ياشىغان، يەنى كاپىرلارغا ھەيۋە سېلىپ، كاپىرلارنى قورقۇتۇپ ياشىغان كۈنلەرنىمۇ باشتىن ئۆتكۈزگەن. ئەمدى بۇ كۈنگە كەلگەندە مۇسۇلمانلار نېمە ئۈچۈن بۇ خارلىققا چۈشۈپ قالدى؟ نېمە ئۈچۈن بۇ خارلىققا چۈشۈپ قالدى؟ ئاللا سبھانە تائالا قۇرئان كەرىمدە ئىنناللاھا لا يۇغەييىرۇ ما بىقەۋمىن ھەتتا يۇغەييىرۇ ما بىئەنفۇسىھىم ھەر قانداق بىر قەۋم ئۆزىنىڭ ھالىتىنى ئۆزگەرتمەيدۇ ئىكەن ئاللا ئۇلارنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىپ قويمايدۇ ئىبن ئابباسنىڭ تەپسىرىدە shu alloh subhana taolo bergan shu kamchiliklarga shukur qilishni tark etib tuzkurlik qilib gunohlarga cho'mmigicha olloh ulardan aminlikni va ne'matni يەنى خاتىرجەملىكنى ۋە نېمەتنى تارتىۋالمايدۇ دەپ تەپسىر قىلغان ئىبن ئابباس. دېمەكچى بىز شۇ كۈنلەرگە نىسبەتەن شۈكرى قىلىشنى جايىدا كەلتۈرەلمىگەنمىز. شۈكرىنى تەرك ئەتكەنمىز. شۇ ۋەجىدىن ئاللا سۇبھانە تائالا بىزگە بەرگەن شۇ نېمەتلەرنى يەنى خاتىرجەملىك ۋە شۇ ئاسايىشلىقلارنىڭ ھەممىنى بىزدىن تارتىپ ئالغان. شۇڭا بىز ئۆزىمىزنىڭ ئەھۋالىنى تېزدىن ئۆزگەرتىشكە ھەرىكەت قىلىشىمىز لازىم. ئەگەر بىز ئۆزىمىزدىكى ناچار ھالەتلەرنى ئۆزگەرتىپ، ئاللا سۇبھانەھۇ تائالاغا بەرگەن ئەھدىمىزنى ئەھدىمىزدە چىڭ تۇرۇپ، ئۆزىمىزنىڭكى ئىماننىڭ ئەركەكلىكىنى ئىسپاتلاشقا ھەر ۋاقىت ھەرىكەت قىلساق، ئاللا سۇبھانەھۇ تائالا ئويلىمىغان يەرلەردىن كاپىرلارنىڭ قەلبىگە تېخىمۇ قورقۇنچ سېلىش بىلەن بىزگە ياردەم بېرىدۇ.

مەن سىلەر بىلەن بىرگە. سىلەر مۆمىنلەرنىڭكى ئىمان ئېيتقانلارنىڭ قەدىمىنى مۇستەھكەم قىلىڭلار. مەن كاپىرلارنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ تاشلايمەن، دېدى. كاپىرلارنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ تاشلايمەن. سىلەر ئۇ كاپىرلارنىڭكى گەدەنلىرىگە ئۇرۇڭلار ۋە ئاشۇ بارماق ئۈگىلىرىنى چېپىڭلار، دېدى. ئۇرۇڭلار، دېدى. دېمەكچى، بىز شۇ مۆمىنلىك سۈپىتىمىزنى ساقلاپ قالساق، ئاللاغا بەرگەن ئەھدىمىزنى ئۇنتۇمىساق، ئاللا سۇبھانەھۇ ۋەتائالا مالايىكە پەرىشتىلەر ئارقىلىق بىزگە ياردەم قىلىدۇ. ۋە كاپىرلارنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ تاشلايدۇ. شۇنداق يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ روھى بويىچە ھەم، ئالدىمىزدىن بىر ئايلىق، ئارقىمىزدىن بىر ئايلىق مۇساپىدىن كاپىرلارنىڭ قەلبىگە قورقۇنچ سېلىنىدۇ. بىز بۇنىڭغا شەك قىلماسلىقىمىز كېرەك. شۇڭا بىز ۋەتەندە ئېلىپ بېرىلغان بۇ قېتىملىق ئەمەلىيەتلەردە كاپىرلارنىڭ قەلبىگە ئاللا سۇبھانەهۇ تائالا قورقۇنچ سالغان، ئاللا سۇبھانەهۇ تائالانىڭكى ياردىمى بولغان دەپ ئېتىقاد قىلىمىز. بىز مۇجاھىدلار بۇ پىدائىي بۇرادەرلىرىمىزگە ھەۋەس قىلدۇق، ئۇلار ئېرىشكەن شۇ شاھادەتنى ھەم بىز ئارزۇ قىلىشتۇق. شۇڭا ئىشتىراك قىلمىغانلار، بۇ قېتىمقى ئەمەلىيەتكە ئىشتىراك قىلمىغانلار بۇنى ھەم ئارزۇ قىلىشى كېرەك. خەۋىرى بار، ئىمكانىيىتى بار تۇرۇپ، بىرەر شەرئىي ئۆزرىسىز ھالەتتە بۇ قېتىمقى جىھادىي ئەمەلىيەتتىن قېلىپ قالغانلار تۆۋەندىكى ھەدىسكە قۇلاق سېلىشسۇن.

ھە مىقداد ئىبنى ئەمر ئورنىدىن تۇرۇپ يا رەسۇلاللا بىز سىزگە مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قەۋمى ئېيتقان سۆزنى ئېيتمايمىز يەنى مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قەۋمى دۈشمەنلەر بىلەن ئۇچراشقاندا سەن رەببىڭ بىلەن بېرىپ جەڭ قىلغىن بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى دېگەن دېمەكچى مىقداد ئىبنى ئەمر ئۇ مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ قەۋمى ئېيتقان سۆزنى بىز سىزگە ئېيتمايمىز قەيەرگە بېرىپ دۈشمەن بىلەن جەڭ قىلسىڭىز بىز سىز بىلەن بىرگە دېدى رەسۇلۇللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسسەلەم سالىھ دۇئا قىلدى ئەنسارلار كېيىن شۇنداق دەيدۇ، شۇ مىقداد ئىبن ئەمرنىڭ سۆزىنى بىز ئېيتىۋالغان بولساقچۇ؟ دەپ كۆپ ئارزۇ قىلدۇق. كېيىن شۇنداق دېمىگەنلىكىمىزگە كۆپ پۇشايمان يېدۇق دەيدۇ. دېمەكچى قېرىنداشلار، بۇ بىر پۇرسەت. ھە؟ بۇ بىر پۇرسەت. ئىمكانى شارائىتى بار تۇرۇپ بۇ ئىشقا قاتناشمىغانلار چوقۇم بۇنىڭدىن پۇشايمان يېيىشى كېرەك. شۇ قېتىملىق ئەمەلىيەتكە قاتناشقان بۇرادەرلەر، سىلەر خۇددى بەدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقانلار رەسۇلۇللانىڭ تەستىقى بىلەن ئەڭ ئەۋزەل مۇسۇلمانلار بولغىنىدەك، ھەتتا شۇ غازاتقا قاتناشقان پەرىشتىلەرمۇ جىبرىئىل ئەلەيھىسسالامنىڭ تىلى بىلەن ئەڭ ئەۋزەل پەرىشتىلەر بولغان. سىلەر ئارىمىزدىكى ئەڭ ئەۋزەل كىشىلەرسىلەر. سىلەر قىلىۋاتقان جىھاد شەكىل جەھەتتە رەسۇلۇللا ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم دەۋرىدىكى جىھادقا ئوخشاپ قېلىۋاتىدۇ. يەنى، ئەينى ۋاقىتتا ساھابىلەر قىلىچ، نەيزىلەر بىلەن دۈشمەنلەرنىڭ گەدەنلىرىگە ۋە بارماقلىرىغا چاپقاندەك، سىلەر ھەم شۇ دىن دۈشمەنلىرىنىڭ گەدەن ۋە بارماقلىرىغا پالتا پىچاقلار بىلەن چېپىۋاتىسىلەر. دۈشمەن بىلەن يۈزمۇ-يۈز ئۇچرىشىپ جەڭ قىلىۋاتىسىلەر. يەنە بىر جەھەتتىن بەدر ئۇرۇشىغا ئوخشاش، دۈشمىنىڭلارنىڭ سانى سىلەردىن نەچچە ھەسسە كۆپ. ئاللا سىلەردىن رازى بولسۇن. سىلەر بىزگە رەسۇلۇللانىڭ مەدرىسىدە تەربىيەلەنگەن ھەق بىلەن باتىلنىڭ ئايرىغۇچىسى ئۆمەردەك، پالۋانلارنىڭ پالۋىنى ئەلى رازىياللا ئانھۇدەك، شەھىتلەرنىڭ سەركەردىسى ھەمزە رازىياللا ئانھۇدەك، ئىسلامنىڭ قىلىچلىرىدىن بىر قىلىچ بولغان خالىد ئىبنى ۋەلىدلەردەك ئىسلام شىرلىرىنى ئەسلەتتىڭلار. سىلەر ئۈلگە ئالىدىغانلار ئۆرنەك قىلىشقا لايىق ئىسلام ئەركەكلىرى. بىز سىلەردىن كەلگۈسىمىزنى كۆرگەندەك بولدۇق. سىلەر ئاشۇ ئىمانىڭلار ۋە جەسۇرلۇقۇڭلار بىلەن ئىنشائاللا چوقۇم غەلىبە قىلىسىلەر. چۈنكى ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە ۋەلىللاھىل ئىززەتۇ ۋە لىرەسۇلىھى ۋە لىلمۇئمىنىن غەلىبە يەنى ئىززەت غەلىبە نۇسرەت ئاللاھقا ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە خاس دېگەن ئاللا ھەققى ئېيتقۇچى بىز ۋە پۈتكۈل ھەقسۆيەر مۇسۇلمانلار سىلەردىن پەخىرلىنىمىز. سىلەرگە، ئائىلە تاۋابىئاتلىرىڭلارغا ئاللاھتىن رەھمەت ۋە مەغپىرەت تىلەيمىز. سىلەردەك مۇسلىمە ئاچا-سىڭىللىرىمىزنىڭ نومۇسىنى قوغدايدىغان، ئىسلام ۋە مۇسۇلمانلارنىڭ شەرىپىنى ھىمايە قىلىدىغان ئەركەكلەرنى تۇغقان ئانىلىرىمىزنى ئاللا ئۆزى ھىمايىسىگە ئالسۇن ۋە شۇنداق مەرد، مەردانە ئانىلىرىمىزنى تېخىمۇ كۆپلەپ چىقىرىپ بەرسۇن. سىلەر ئاللاھنىڭ كىتابى قۇرئانى كەرىمدە ماختالغان پايدىلىق تىجارەتنىڭ سودىگەرلىرى. ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە، يا ئەييۇھەللەزىنە ئامەنۇ،

يەنە بۇ تىجارەت ئاللاغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چىن ھىمايەت قىلايسىلەر. ئاللاھنىڭ يولىدا مېنىڭلار بىلەن جېنىڭلار بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر. ئەگەر بىلىدىغان بولساڭلار سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشى. ئەگەر مۇشۇنداق قىلساڭلار، يغفر لكم ذنوبكم ۋە يدخلكم جناتن تجري من تحتها الانهار ۋە مساكن طيبتن في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Allah sizlerning gunohlaringizni mag'firat qiladi, sizlarni ostini o'z tanglar yiqitgan jannatlarga kirgizadi va جەننەتلەردىكى دائىمىي تۇرالغۇ ماكانىنى گۈزەل جايلاردا ماكانلاشتۇرىدۇ. بۇ چوڭ بىر مۇۋەپپەقىيەت. ئاخىردا اللە سۇبھانەھۇ ۋە تائالا، ۋە ئۇخرا تۇھىببۇنەھا، نەسرۇم مىنەللاھى ۋە فەتھۇن قەرىب، ۋە بەششىرىل مۇئمىنىن. سىلەر ياخشى كۆرىدىغان يەنە بىر نېمەت باركى، ئۇ بولسىمۇ اللە تائالا تەرەپتىن كېلىدىغان نۇسرەت ۋە يېقىن غەلىبە. يېقىن غەلىبە. ئەي مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام، مۆمىنلەرگە سىز مانا مۇشۇ مەرھەمەتلەر بىلەن مۇشۇ غەلىبىلەر بىلەن خوش بېشارەت بېرىڭ، دېدى. دېمەكچى، مۇشۇ جىھادىي ئەمەلىيەتكە قاتناشقان قېرىنداشلار مانا مۇشۇنداق پايدىلىق تىجارەتنى قىلغان كىشىلەر. ئەگەر بۇ قېتىمقى جىھادىي ئەمەلىيەتتە ئون بىر پىدائىي بۇرادىرىمىز شېھىت بولغان بولسا، ئۇلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە يېقىنلىرىغا ھەدىسكە تايىنىپ شۇنداق خوش بېشارەت بېرىمىزكى، قىيامەت كۈنى ھەر ئائىلىگە يەتمىشتىن جەمئىي يەتتە يۈز يەتمىش مۇسۇلمانغا شۇ شېھىتلەر ئىنشائاللا شاپائەت قىلىدۇ. شۇڭا سىلەر ئۇلارغا قايغۇرماسلىقىڭلار، بەلكى بۇنى ئۆزۈاڭلار ئۈچۈن كاتتا نېمەت دەپ بىلىشىڭلار لازىم.

ئەي مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام ئېيتىڭ، سىلەر پەقەت بىزنىڭ غەلىبە قىلىش ياكى شەھىت بولۇشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى خىل ئاقىۋەتنىڭ بىرىگە ئېرىشىشىمىزنى كۈتۈۋاتىسىلەر. بىزمۇ ئاللاھنىڭ سىلەرگە ئۆز دەرگاھىدىن ئازاب چۈشۈرۈشىنى ياكى بىزنىڭ قولىمىز ئارقىلىق سىلەرنى جازالىشىنى كۈتۈۋاتىمىز. سىلەرمۇ ئۆزۈڭلار كەلگەننى كۈتۈڭلار، بىزمۇ ئەلۋەتتە ئۆزىمىز كەلگەننى كۈتەيلى دەڭ، دەۋاتىدۇ.

ئەزىز قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئالدىنقى سەپ زىيارىتىمىزدە بولسۇن. شۇنىلا بۇرادەرلەر كەلدى ياردەمگە. ياردەم كېلىش جەريانىدا ئۇ بەتبەختلەر تەرەپ تەرەپتىن ئاشۇ بىزنىڭكى تۇرۇۋاتقان مورچىنىڭ ئىچىگە ھەر تەرەپتىن ئوق ئاتقىلى تۇردى. ئوق دېگەن ئەمدى تام تەرەپ ئۇرۇلۇۋاتىدۇ، راكېت كەپ ئۇرۇلۇۋاتىدۇ بىزگە. تام ئۇرۇلۇۋاتىدۇ، بېسىم كەپ بىزگە بەك ئۇرۇلدى. ئۇرۇلغان بولدى، تەرەپ تەرەپتىن ئوقلار يېغىۋاتقان ۋاقىتتا بۇرادەرلەر ئەمدى ئۆز بىزنى ئەمدى قېرىندىشىنى قۇتقۇزۇش يولىدا ئەمدى قۇربانلىق بەرگىنىنى ئەمدى بىر بۇرادىرىنىڭكى سۆزلەپ بېرىشتى ئەمدى شۇ يەردە ئالدىدا بىر تاشلاپ كەتكەن بىر مورچىسى ۋاتتى ئەمدى ھېسابتا بىر قورغىنى ۋاتتى دۈشمەننىكى تاشلاپ كەتكەن شۇنىڭ ئىچىدە ئەمدى ئاساسەن مىنالار بار ئىدىدە ئۇلار ئۆزلىرى خاس قويۇپ قويۇپ كىرىپ كەتكەن

ئۆزى كۆزى كۆرگەن ئۇ ياق بۇ ياقلاردا بارلىقى ئۆزى كۆرگەن يۈگۈرۈپ ئۆتۈپ كېتەيلى ئېھتىياج شۇ يەردە ئەمدى تاسادىپ بىرسى تېگىپ كەتسە كېتىدۇ برادەرىم لېكىن بىزنى قۇتقۇزۇش يولىدا ئۇ ئۆلۈم بىر لەززەتلىك ئۆلۈمدە بىزنى قۇتقۇزۇش يولىدا برادەرلەرنى شۇ برادەرىمىز كەلگەن بولدى ئاڭغىچە ئەنسار برادەرلەر يۆلەپ ئەپچۈشتى يېرىم يولغىچە برادەرلىرىمىز كېلىپ ھەخۇدە ياردەملىشىپ پەسكە چۈشكەن بولدۇق پەسكە چۈشكەندىن كېيىن ئاڭغىچارلىقتا بەتبەختنىڭكى ئوقلىرى يورۇتۇش ئوقلىرى ئاتىپ كەتتى زادى كېچىنى كۈندۈزدەك يورۇتتى دە ئەمدى تەرەپ تەرەپتىن ئاتقانكىن كەينى كەينىدىن ئېتىپ شۇ ھەر خىل توپلار ھاۋىن دەيمىز توپ ئوقلىرى تانكىنىڭ ئوقلىرى يېغىۋاتقان مەقسەت

كىرگەن بومبىنىڭ پارچىلىرى ئۇرغانكەن دەسسىك زەڭ ئىلاج بىۋاسىتە مېڭىگە بېرىدىن تەسىر قىلغانكەن برادەرلەر شۇ كارىۋات ئېتىلگەن شۇ برادەر ئەپ كەلدى شېھىت برادەرلەرنى بار ئالدۇق كارىۋاتقا ئېلىپ ئەپماڭ دە ئىككىلەن ئەپماڭدۇق شۇ ياقتا ئەپمېڭىپ شۇ برادەرلەر ئۇ يەردە كۆپ چارچىغاندا شۇ بامدات بولغان ۋاقىت شۇ بامداتنى بىر يەرگە كەلگەندە كارىۋاتنى ئۈستىدە ئەمدى ئاران ئوقۇغان بولدۇق ئەمدى يامان تەس ئوقۇدۇم

كەلگەن بولدى شۇنىڭ بىلەن ئاتنى ئەكەلگەندىن كېيىن مەن ئەمدى ئاتقا ئاتقا ياتقۇزدى مېنى ياتقۇزۇپ ئاتقا چىگىۋەتتى ئولتۇرالمايمەن ئەسلى ئولتۇرسام ئاغرىيدۇ بەدەنلىرىم شۇ كىرگەن پارچىلار دۇم پارچىلىرىم شۇ بەدەننىڭ ئالدى كەينى شۇ كاسام تەرەپتە كىرگەن ئىكەن ئولتۇرالماي ياتقۇزۇپ چىگىپ ماڭغان بولدۇق مېڭىپ بىردەم ماڭغاندىن كېيىن يەنە بىر زەخمى برادىرىمىز باتتى شېھىت بوپ كەتكەن برادەر ئۇ برادەر زەخمىسى بەك ئېغىرلىشىپ بىر ھوشىدىن كەتكەن بولدى ھوشىدىن كەتكەندە باشتا شېھىت بوپ كەتكەن ئوخشايدۇ دەپتۇق كېيىن بىراق ئەپماڭغاندىن كېيىن تىنىق كەلدى تىنىق كەلگەندىن كېيىن برادەرنى ھاياتكەن تېخى دەپ شۇنىڭدا كۆتەگەن بولۇپ كۆتۈرۈپ مېڭىپ بىر نەچچە يىل ۋاقىتتا برادەرمىز ھەقىقەتەن ئەمدى ئاساسەتتىن كۆپ قانسىرىغان ئەلۋەتتە قانسىرىغان ئاللانىڭكى ھۇزۇرىغا مېڭىپ كېتىپ قالدى ئاللا برادەرمىزنى ياتقان جەننەتلەردە قىلسۇن شۇنىڭ بىلەن كەتكەندىن كېيىن بۇرادەرنى ئەمدى ئەمدى ئىنسانلارنى جەسىتىنى كۆتۈرۈپ مېڭىشىمۇ ئۆزىنى بىر ئۇ پۈتۈن بۇرادەرلەر چارچىغان ھالەتتە كۆپ تەكلىپ بولدى ئەمدى شۇنداق بولغاندىن كېيىن بۇرادەرنى شۇ شېھىت بولغان جايدا شۇ يەرگە دەپنە قىلدۇق ئاندىن كېيىن مېنى ئەپ ماڭدى بۇرادەرلەر ئەپ مېڭىپ شۇنىڭ بىلەن مەركەزلەرگە ساق سالامەت يېتىپ كەلدۇق ئاللانىڭ ياردىمى بىلەن شۇ ئارىلىقتىمۇ شۇ بەتبەختنىڭ ئېلكوپتېرلىرى يەنى تىك ئۇچارلىرى ئۇچۇپ چارلاشقا باشلىدى رۇخسەت برادەرلەر شۇنداقتىمۇ ھەممىمىز ياردەم قىلىپ بىر بىرسىنى ھەممىسى كەمماغدۇر ئاران ماڭىۋاتقان بولدى شۇنىڭدا ئاتنى ئىلاجى بار نېمە قىلىپ قەدىمىنى سەل ئاستىتىپ ماڭا بولاتمۇ ماڭا بەك نېمە بولمىسۇن دەپ ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن يېقىن ئەكەپ مەركەزگە ئەكەلگەن بولدى

مۇشۇ بېلەك تەرەپ ئېلىپتۇ بومبىنىڭكى تەسىرىدە بېلىكى ئاساسەتتىن پارتلاپ گوشى قالمىغان ئاساسەتتە مۇشۇنىڭ سۆڭىكى چۇۋۇلغان ئوبرادىمىز باركەن ئوبرادىمىزمۇ ئەپ چۈشۈپ ketgan bo'ldik ئەپ چۈشۈپ allohni yoq salomat ئەپ چۈشۈپ ketdik qolغان birodarlar asosiyat yenik darajada birini qo'li silkilib ketgan boshqa

مۇشۇ جەينەكنىكى مۇشۇ يەردىن قولنى كەسكەن ئەندىكى يەنە بىر بۇرادەرنىكى داۋالاش خېلى ياخشى بولغان خېلى ھازىر ئوڭشىلىپ ھەرىكەت قىلدى قوللىرى ئوق تەككەن بۇرادەرنىكى ھە ئوق تەككەن بۇرادەرنىكى الله رەھمەت قىلسۇن مانا الله ياردەم قىلىپ مانا ساقىيىپ ئەمەلىيەتلەرگە قاتنىشىۋاتىمىز الله

ھەتتاكى قولىغا ئاپتومات تۇتقان ئادەمنىڭ ئالدىدا بىر مېتىر دېگەن ھېچ نەرسە ئەمەس ئەمدى. دېمەك، شۇنچە ئوق ياغسىمۇ، شۇنچە ئوقنى كاپىرلار ئاتسىمۇ، لېكىن ئاللا تەقدىر قىلمىسا تەگمەيدىكەن، شۇنداقمۇ بۇرادەر؟ شۇنى بىلىپ چىقىپسىز. شۇنى ھېس قىلدىمكى، مەن ئالدىدا، مەن ئەمدى ئەسلىدە ئالدىراق تۇرغان بۇرادەرلىرىم، كەينىدە شېھىت بولغان بۇرادەرلىرىم مېنىڭ ئارقامدا ئىدى. مەن شۇ يەردە ھېس قىلدىم، گەرچە. ئۇ ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالانىڭكى شۇ ئىنسانغا بەرگەن ۋاقىت-سائەت توشمىسا، ئۇ ئىنسان گەرچە شۇنچىلىك قەھرىمانلىق قىلىپ ئاللاغا بولغان شۇنچىلىك ئۆزى شۇنچە جاسارەتلىك بىلەن كىرىپ كەتكەن تەقدىردىمۇ ۋاقىت-سائەت توشمىسا، ئۇ بۇرادەر يەنە ساق قېلىپ ياكى ئاللانىڭكى ئىرادىسى بىلەن يېنىپ چىقىدىكەن. شەخسەن ئۆزۈم ئەمدى شېھىت بولۇشىمىز مۇمكىن دەپ، كۆڭلۈم ئويلىغان ئەمدى دۈشمەنگە كىرگەنكى ئەمدى يېقىنلاشقانكى ئاپتومات چۈنكى گراناتلارمۇ كۆپ ئېتىلدى ئەمدى شېھىت بولۇپ كېتىشىمىز مۇمكىن دەپ ئويلىساق ئاللانىڭ ئىزنى بىلەن مەن ئالدىدا تۇرۇپ مەن شېھىت بولماي كەينىدە تۇرۇۋاتقان بۇرادەرلەرنى ئەمدى ئاللانىڭ ۋاقتى سائىتى توشقان بولغان شۇ سەۋەبتىن ئاللانىڭ ھۇزۇرىغا ماڭدى بۇرادەرلىرىمىز

ئاندىن كېيىنكى بۇ قېتىم يەنە ئىككى كۈن ئاۋۋال بىر كۈن ئاۋۋال بىر كۈن ئاۋۋال ئەمدى تۈنۈگۈن دېسەك بولىدۇ تۈنۈگۈن بىر ئەمەلىيەت بولدۇق ئەمدى ئۆشە يەرگە بىر ئەنسار بۇرادەرلەر دەپ ئەمەلىيەتكە قىلىپ باردۇق بېرىپ توپ سەكسەن ئىككى ئەمەلىيەتنى قىلدۇق يەنە بىر باشقا ما تەرەپتە راكېت بىلەن بەش راكېت ئالتىدەك

قالغان ئىككى پاي ئوقنىكى ئۆزىنىڭ ئوقنىڭ سۈپىتىنىڭ ناچارلىقى ئەمدى ئاللانىڭكى شۇ تەقدىرنى شۇ بولۇشى بۇ بىر ھېكمەت بولۇشى مۇمكىن ئىككى پاي ئوقنى سەل ناچار چىقىپ قالغان بولدى قالغان ئوقىمىز ياخشى تەگدى ئەمدى قالغان ئۆلگەننىكى مۇرتەتنىڭ ئۆلگەن ئۆلمىگەنلىكى ئەمدى قالغىنى ئاللاغا ياخشى مەلۇم قالغىنى ئاللا ياخشى قىلىپ بېرەر شۇ ئارىلىقتا بىز چېكىندۇق ئۇ يەردە ئەمەلىيەتنى پۈتكەندىن كېيىن چېكىنگەن بولدۇق ئاسماندا ئەمدى جاسۇس ئايروپىلانى ئۇچۇۋاتىدۇ قاتتىق خۇددى ھازىر مۇشۇ ئاڭلاۋاتقان مۇشۇ جاسۇس ئايروپىلاندىكىدەك يوغىنى ئۇچۇۋالدىدا ئۇ يەردە يوغان يوغان بىر جاسۇس ئايروپىلانلار بار يوغان ئىككىسى ئۇچىدىغان بولدى بېشىمىزدا مەن بۇرادەر بىلەن موتو بىلەن بارغان موتو بىلەن بېرىپ شۇ ئارىلىقتا بىز ئەمەلىيەتنى قىلىپ بولدۇق چېكىندۇق بۇرادەرلەرنىڭ ھېسابتا بىز ئەللىك ئىككىگە يېقىن ئادەم قىرىق بەش ئەللىك ئەتراپىدا ئادەم ئىدى ئۇ بۇرادەرلەر ئۈچ ماشىنا كەلگەن بىز بىر مەن بىر بۇرادىرىم بىلەن موتو بىلەن كەلگەن ئەنسار بۇرادەردە قالغانلار ئۇ بۇرادەرلەر ئۆزىنىڭ ماشىنىلىرى بىلەن يېنىپ كەلگەن بولدى ئەمىرلەر بىلەن كۆرۈشۈپ شۇلارنى ئەمىرلەر ئەمدى تەپسىلاتى گەپنى چۈشەندۈرۈپ قويۇپ ئۆزىمىز چېكىنىپ كەتتۇق بۇ ئەمەلىيىتىمىزدە ئەمدى قانچىلىك مۇرتەتلەر ئۆلگەن بۇنىڭغا ئاللا ئەڭ ياخشى بىلگۈچى ئەمدى ئاللا رازى بولسۇن بۇرادەر ئاللا تائالا تېخىمۇ سابىت قەدەم قىلسۇن جىھاد مەيدانلىرىدا تېخىمۇ زور غەلىبىلەرنى سىزنىڭ ۋە بىزنىڭ قوللىرىمىز بىلەن ئەكەلگىلى نەسىپ ئەتسۇن ئاللا ئامىن ئامىن
ئەزىز قېرىنداشلار دىققىتىڭلار ئائىلە تەربىيىسى ھەققىدىكى دەرستە بولسۇن.

تاپشۇرۇلغان مۇقەددەس ئامانەت بولۇپ، ئۆتەشكە تېگىشلىك ئىنتايىن مۇھىم ۋە جىددىي بىر مەجبۇرىيەت. تەبلىغ ۋە دەۋەتتىن مەقسەت ھەق دىن بولغان ئىسلامىيەتنىڭ ئەھكام ۋە پىرىنسىپلىرىنى باشقىلارغا يەتكۈزۈش ۋە ئۇلارنى ھەقىقىي كامىل ئىنسان قىلىپ تەربىيەلەپ چىقىشتىن ئىبارەت. ھەقىقەتتە بۇ بىر ئىلاھىي ئامانەت بولۇپ، ئەينى چاغدا دۇنياغا كېلىپ كەتكەن پۈتۈن پەيغەمبەرلەرگە يۈكلەنگەن.

بۇ يەرگە ھازىر بولغانلار ھازىر بولمىغانلارغا مېنىڭ بۇ سۆزلىرىمنى يەتكۈزسۇن، دەپ تاپىلغان. جانابى ئاللا بۇ ۋەزىپىنى بىزگە قۇرئان كەرىمدە، بىر بىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان، دېگەن سۆزى ئارقىلىق ئىنسانلارنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشقا بۇيرۇيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ بىز ئۈممەتكە تاپشۇرغان بۇ مۇقەددەس ئامانىتىنى ئادا قىلىشقا سەل قاراپ، ۋەسىيەتكە ۋاپا قىلىپ ھۆددىسىدىن چىقالمىساق، ئاقىۋەتتە ئاللاھنىڭ ھۇزۇرىدا ئېغىر مەسئۇلىيەت ئاستىدا قالىمىز. بىز بۇ ئەھدىمىزگە ۋاپا قىلىشىمىز ئۈچۈن تەبلىغ ۋە دەۋەتنى ئەۋۋەل باشلاپ ئۆز بالا-چاقا ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمىزدىن باشلىشىمىز لازىم. ئۇلارغا قۇرئان كەرىم ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەدىس شەرىپلىرىدىن دەرس بېرىپ، دىن-دىيانەت، ئەقىدە ۋە ئەخلاق توغرىسىدا چۈشەنچە ھاسىل قىلدۇرۇپ، دىنىي مەلۇماتقا ئىگە قىلايلى. ئەۋلاد تەربىيىسى تەبلىغ ۋە ئىرشادنىڭ ئاساسىي ئۇلى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارغا دىن ۋە ئەقىدىنى توغرا ۋە دۇرۇس شەكىلدە چۈشەندۈرۈپ، ئىسلامنىڭ ئەھكام ۋە قانۇن پىرىنسىپلىرىنى ئۆگىتىپ، دىن-دىيانەتنى قەلبىگە سىڭدۈرۈپ، شۇ بويىچە ئىش ئېلىپ بېرىپ، ھايات كەچۈرۈشىگە كۆندۈرەيلى. ئۇلارغا مۇشۇ چۈشەنچە ۋە مۇشۇ تۇيغۇ بىلەن ھەرىكەت قىلىپ ھايات كەچۈرگەندە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاللاھنىڭ رىزاسىغا ئېرىشىدىغانلىقىنى، بۇ پىرىنسىپتىن چەتنەپ كەتكەندە ھەر ئىككى دۇنيادا خار ۋە زار بولۇپ، ئاللاھنىڭ ھۇزۇرىدا ئېغىر جازا ۋە ئازابقا لايىق بولۇپ، ئىلاھىي رەھمەتتىن مەھرۇم قىلىپ، جەننەتكە ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرەيلى. بۇ ھەقتە ئۇلارغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش ۋە ئىجتىمائىي ھاياتتا ئاددىي-ساددا ياشاپ ئۆتكەنلىكى، تەبلىغ ۋە دەۋەت ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش جەريانىدا تارتقان جاپا-مۇشەققەتلىرىنى، بۇ جاپا-مۇشەققەتكە قارىتا ئۇ زاتنىڭ سەۋر قىلىپ كەلگەنلىكىنى ھەر زامان ئۇلارغا سۆزلەپ بېرىشىمىز لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ساھابىي كىراملارنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا بولغان مۇھەببىتىنى، ئۇ زاتنىڭ دەۋىتىنى قوغداش ئۈچۈن جان، ماللىرىنى پىدا قىلىپ، بالا-چاقا ۋە ئۆي-ماكانلىرىدىن ئايرىلىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئاللا ئۈچۈن، ئاللانىڭ دىنى ئۈچۈن، پەيغەمبىرى ئۈچۈن جانلىرىنى ئايىماي خىزمەت قىلىشتەك پىداكارلىق روھىنى بالىلىرىمىزغا سۆزلەپ بېرىپ، مانا مۇشۇنداق پىداكارلىقلارنىڭ بەدىلىگە قىسقا بىر زامان ئىچىدە پۈتۈن دۈشمەنلەرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ، قۇدرەتلىك بىر دۆلەت قۇرۇپ، جاھالىيەت ۋە زۇلمەتكە تولغان بىر دۇنيادا،

جامائىتىمىز ئىچىدىكى تۈرك بۇرادىرىمىز مۇسئەبنىڭ تويى بولدى. ئاللا بۇ بۇرادىرىمىزنىڭ ئائىلىسىنى ھەقىقىي ئىسلامىي ئائىلىدىن قىلىپ بەرسۇن. ئامىن. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار! بىزنىڭ ھەپتىلىك رادىئو ئاڭلىتىش سەھىپىلىرىمىزگە مۇھاجىرلار ۋەسىيىتى ۋە رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ يۈرەك ساداسى ناملىق يېڭى سەھىپىلەر قوشۇلدى.
بىر مۇجاھىد قېرىندىشىمىزنىڭ قىز پەرزەنتى دۇنياغا كۆز ئاچتى. ئاللا

خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى ئىنتېرنېت خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن سەھەر تۇرپاننىڭ پىچان ناھىيەسىگە قاراشلىق لۇكچۇن بازىرىدا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ كاپىر مۇرتەتلەرگە قارشى ئېلىپ بارغان جىھاد ئەمەلىيىتىدە خىتاي ساقچىلىرى ۋە ئۇلارنىڭ يالاقچىلىرى بولۇپ ئاز دېگەندە ئوتتۇز بەشتىن ئارتۇقى ئۆلگەن مەزكۇر پىدائىي بۇرادەرلىرىمىز ئالدى بىلەن كاپىرلارنىڭ ساقچىخانىسىغا كېيىن يېزىلىق ھۆكۈمەتكە ھۇجۇم قىلغان لۇكچۇندىكى بىر مەسچىت ئىمامىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ۋەقەدە ھۆكۈمەت تەرەپتىن ئوتتۇز بەش ئادەم ئۆلگەن، ئۇ ئۆلگەنلەرگە ئوتتۇز بەش كېپەنلىك ھازىرلانغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئۆلگەنلەرنىڭ ساقچى ۋە ئامانلىق خادىملىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئۆلگەنلەر ئىچىدە ئون بەش يىگىرمىدەك كىشى خىتاي كوممۇنىستلىرى ئىكەن. كوممۇنىست خىتاي دائىرىلىرى دىن سۆيەر مۇجاھىدلارنىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ قەغەز يولۋاس ئىكەنلىكىنى خەلقتىن يوشۇرۇش ئۈچۈن ئاخباراتنى كونترول قىلغان كاپىر مۇرتەتلەرگە زەربە بەرگەن پىدائىي مۇجاھىدلىرىمىزدىن ئون بىرى شاھادەت نېمىتىگە ئېرىشكەن. ئاللا دىن دۈشمىنى بولغان كاپىر مۇرتەتلەرنىڭ ھالاكىتىنى تېزلەشتۈرۈپ بەرسۇن. ئامىن.

گۇمانلىق دەپ قارىغان مۇسۇلمان ياشلىرىنى تۇتقۇن قىلىۋاتقانلىقىنى ئىنكاس قىلدى. رەببىمىز ئاللا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن.
كاپىرلارنى ئۆلتۈرگەن مۇسۇلمان بۇرادەرلىرىمىزنى ئۆزى ئاسرىسۇن. كاپىرلارنى جەھەننەمگە ئوتۇن قىلسۇن. خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيەسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، شەرقىي تۈركىستاننىڭ خوتەن شەھىرىدە، خىتاي كوممۇنىستلىرىغا قارىتا قىلىنغان قارشىلىقنىڭ تىنجىتىلغانلىقى خەۋەر قىلىندى، ئەمما ۋەقەنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىدى. مۇخبىرلار خوتەندىكى ساقچى ۋە ئاھالىلەرگە تېلېفون قىلىش ئارقىلىق ۋەقە ھەققىدە بىر قىسىم مەلۇماتلارغا ئېرىشكەن. مەلۇم بولۇشىچە، خانئېرىقنىڭ سەككىزىنچى كەنتىدىكى مەسچىتنىڭ بىر تۈركۈم جامائىتى سەككىزىنچى كەنتتىن يەتتىنچى كەنتكە قاراپ موتوسىكلىتلار بىلەن قاتارلىشىپ يولغا چىققان. ۋە يول ئۈستىدە تەكبىر ئېيتىپ ماڭغان. بۇ كەيپىياتتىن گۇمانلانغان خىتاي ساقچىلىرى ئۇلارنىڭ ئارقىسىدىن نازارەت قىلىپ ماڭغان. موتوسىكلىتلىق جامائەت ئىككى كىلومېتىرچە ماڭغاندىن كېيىن، خىتاي ساقچىلىرى تۇيۇقسىز جامائەتكە قارىتىپ ئوق چىقارغان. ئوققا تۇتۇشتا ئاز دېگەندە ئىككى كىشى ھاياتىدىن ئايرىلىپ، بىر كىشى يارىلانغان. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، خىتاي كوممۇنىستلىرى ۋە ئۇنىڭ غالچىلىرى، ئالدىنقى ھەپتە بۇ مەسچىت ئىمامىنىڭ كوممۇنىستلار بەلگىلەپ بەرگەن ھەقنى بۇرمىلايدىغان سۆزلەر بىلەن خۇتبە سۆزلىمىگەنلىكى ئۈچۈن مەسچىت دەرۋازىسىغا قۇلۇپ سېلىپ جامائەتنى سىرتقا چىققىلى قويمىغان ئىكەن. دىنغا ئاداۋەت بىلەن قارايدىغان كاپىر مۇرتەتلەرنى ئاللا ئۆزى لەنىتىگە دۇچار قىلسۇن. مۇسۇلمانلارغا يىراقنى كۆرەرلىك، نېمىنىڭ ھەق نېمىنىڭ باتىل ئىكەنلىكىنى پەرق ئېتەلەيدىغان ئەقىل ئىدراك ئاتا قىلسۇن. ئامىن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، سۈرىيەدىكى مۇجاھىدلار ھەلەب شەھىرىدىكى مىڭ ئىسىملىك ھەربىي ئايرودرومىنىڭ بىر قىسمىنى كونترول قىلىۋالدى. بەرزە ۋە قابون كەنتلىرىدە ھەم قوراللىق توقۇنۇش داۋاملاشماقتا. ھەلەب شەھەر ئەتراپىغا جايلاشقان ھەربىي ئايرودرومىدا قوراللىق توقۇنۇش يۈز بېرىپ، مۇجاھىدلار مۇرتەت دۆلەت ئارمىيەسىنىڭ ئۈچ تانكىسىنى پارتلاتتى. ئەمما، بەرزە مەھەللىسى ۋە قابون مەھەللىسىدىكى توقۇنۇشتا مۇرتەت ئەسەد ئەسكەرلىرى قابون مەھەللىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىدى. رەببىمىز ئاللا بۇنداق زالىم مۇرتەتلەرگە ئۆزى كۇپايە قىلسۇن، مۇجاھىدلىرىمىزغا ئۆزى ياردەم بەرسۇن. ئىنتېرنېت خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىراقتا شىئە كاپىرلىرىنىڭ يولۇچىلىرىنى توشۇيدىغان بىر كىچىك ئاپتوبۇس پارتلاش نەتىجىسىدە ئۈچ ئادەم ئۆلگەن. ئىراق دۆلەت مەسئۇللىرىنىڭ تەكىتلىشىچە، كەربالا شەھىرىگە شىئە زىيارەتچىلىرىنى توشۇيدىغان كىچىك بىر ئاپتوبۇسنى نىشانغا قىلغان پارتلاش ھۇجۇمىدا ئۈچ ئادەم ئۆلگەن. ئاللا كافىر مۇرتەتلەرگە كۇپايە قىلسۇن، مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت ئاتا قىلسۇن. ئامىن. ئىنتېرنېت خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، سۈرىيە دۆلەت تېلېۋىزىيەسى دەمەشقنىڭ شىمالىغا جايلاشقان رۇكنىددىن رايونىدا پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بەرگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى. خەۋەرگە ئاساسلانغاندا، مەزكۇر ئەمەلىيەت بىر ناۋايخانا ئەتراپىدا مەيدانغا كەلگەن بولۇپ، پارتلاشتا ئۈچ ئادەم ئۆلگەن، ئون ئادەم يارىلانغان. ۋەقەدىن كېيىن رايونغا تۇتىشىدىغان يوللار تاقالغان ۋە نۇرغۇن ئەسكەر ئەۋەتىلگەن. رەببىمىز ئاللا پەيغەمبەرلەر دىيارى بولغان بۇ زېمىننى شىئە كاپىرلىرىدىن ئازاد قىلىپ، تەۋھىد بايرىقى لەپىلدىگىلى نېسىپ قىلسۇن! ئىنتېرنېت خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئافغانىستاننىڭ ھىرات ۋە پەرەھ رايونلىرىدا مۇجاھىدلار تەرىپىدىن مەيدانغا كەلگەن ئىككى قېتىملىق ھۇجۇمدا ئافغانىستان ئامانلىق ساقلاش مۇرتەتلىرىدىن سەككىزى ئۆلگەن. بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلغان ئافغانىستان ساقچى ئىدارىسىنىڭ رەسمىي باياناتچىسى ئابدۇراخمان ئەھمەدى، ھىرات رايونىدا يېرىم كېچىدىن كېيىن چارلاش ئېلىپ بېرىۋاتقان ساقچىلارنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرىشى نەتىجىسىدە بەش ساقچىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى، ئەمما پەرەھ رايونىدا سادىر بولغان پارتلاشتا ئۈچ ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاللا كاپىر-مۇرتەتلەرنى دۇنيا-ئاخىرەتتە خار قىلسۇن! مۇشۇ ھەپتە ئىچىدە جامائىتىمىز مۇجاھىدلىرى، ئەنسارى مۇجاھىدلار بىلەن بىرلىكتە ئافغانىستان مۇرتەت ئەسكەرلىرىنىڭ گازارمىسىغا توپ قوراللار بىلەن ھۇجۇم قىلدى. ئاللاھنىڭ ئىزنى بىلەن ئاتقان ئوقلار دۈشمەن گازارمىسىغا دەل چۈشكەن. رەببىمىز ئاللاھ مۇجاھىدلىرىمىزنى سابىت قەدەم قىلسۇن. ئەنسارلىرىمىزغا رەھىم قىلسۇن. ئامىن. جامائىتىمىز مۇجاھىدلىرى ئەنسارى مۇجاھىدلار بىلەن بىرلىكتە ئافغان مۇرتەت ئەسكەرلىرىگە پىستىرما ھۇجۇمى قىلغان. نەتىجىدە. ئون يەتتە مۇرتەت ئۆلگەن، ئون ماشىنا ۋەيران بولغان. ئاللاھ مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. مۇھاجىر ۋە ئەنسارلارنىڭ دوستلۇقىنى ۋە ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ زىيادە قىلىپ بەرسۇن. ئامىن. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، بىزنىڭ تور بەت ئادرېسىمىز، سىدىقلار.